ລຳດັບຕໍ່ໄປເຊີນທ່ານຟັງຂ່າວປະຈຳວັນ ຈັດສະເໜີໂດຍ ໄຊຍາ ແລະ ສຸພັດຕາ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຫົວຂໍ້ຂ່າວສຳຄັນທີ່ພວກເຮົາຈະນຳສະເໜີມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ກວດພົບເງິນບໍລິຈາກ ແລະ ຊົດເຊີຍຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເຂື່ອນເຊປຽນເຊນ້ຳນ້ອຍ ລາຍຈ່າຍບໍ່ຖືກຕ້ອງ ເຂດສາມຫຼ່ຽມ ຄຳຍັງເປັນຈຸດສູງຂອງທຸລະກິດຜິດກົດໝາຍ ທາງການເກົາຫຼີໃຕ້ສັ່ງຫ້າມນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳ ເກີດເຫດໄຟໄໝ້ຫໍບັງຄັບການບິນຢູ່ສະໜາມບິນຫ້ວຍຊາຍ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຕໍ່ໄ ປເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວໂດຍລະອຽດ
ໃນວັນທີ 10 ມົກກະລາ ປີ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ທ່ານ ພົນໂທ ວັນທອງ ກອງມະນີ ເຈົ້າແຂວງອັດຕະປື ໄດ້ກ່າວລາຍງານຕໍ່ປະທານກວດກາສູນກາງພັກ ປະທານອົງການກວດກາແຫ່ງລັດ ແລະ ຫົວໜ້າອົງການຕ້ານການສໍ້ລາ ດບັງຫຼວງຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ແຂວງອັດຕະປືວ່າ ແຂວງອັດຕະປືກວດພົບການໃຊ້ຈ່າຍບ້ວງເງິນບໍລິຈາກ ແລະ ເງິນຊົດເຊີຍໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກເຂື່ອນເຊປຽນເຊນ້ຳນ້ອຍ ຢູ່ເ ມືອງສະໜາມໄຊ ແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງ ເປັນຈຳນວນເງິນ 84 ຕື້ກີບ ແລະ 100,000 ໂດລາສະຫະລັດ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ສຳລັບການໃຊ້ຈ່າຍບ້ວງເງິນບໍລິຈາກ ແລະ ເງິນຊົດເຊີຍໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກເຂື່ອນ ເຊປຽນເຊນ້ຳນ້ອຍ ແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນເປັນເລື່ອງທີ່ເກີດຂຶ້ນແທ້ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນໃຫ້ລາຍລະອຽດໄດ້ ເນື່ອງຈາກການເບີກຈ່າຍເງິນແມ່ນຕິດພັນກັບຫຼາຍພາກສ່ວນ ດັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ແຂວ ງອັດຕະປື ຜູ້ບໍ່ປະສົງອອກຊື່ ແລະ ຕຳແໜ່ງ ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນວັນທີ 16 ມົກກະລາ 2024 ນີ້ວ່າ

ກ່ອນໜ້ານີ້ເມື່ອວັນທີ 7 ພຶດສະຈິກາ ປີ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ທ່ານ ຄຳພັນ ພົມມະທັດ ປະທານອົງການກວດກາແຫ່ງລັດ ໄດ້ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ 9 ວ່າ ຈາກການກວດກາ ຄ່າຊົດເຊີຍໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊປຽນເຊນ້ຳນ້ອຍ ຢູ່ເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ພົບວ່າມີລາຍຈ່າຍທີ່ບໍ່ຕິດພັນກັບການຊົດເຊີຍ ຫຼື ບໍ່ຖືກຕາມລະບຽບການ ຈຳນວນ 81.22 ຕື້ກີບ ແລະ ບໍ່ມີລາຍລະອຽດການຈ່າຍ 1.81 ຕື້ກີບ ຂະນະດຽວກັນກໍຍັງມີຄ່າຊົດເຊີຍທີ່ຍັງຄ້າງຈ່າຍຈຳນວນ 697.53 ຕື້ກີບ ຍ້ອນການເກັບກຳຂໍ້ມູນບໍ່ລະອຽດ ເປັນຕົ້ນ ຊັບສິນມີຄ່າ ຜົນລະປູກ ກົກໄມ້ໃຫ້ໝາກ ໄມ້ອຸ ດສາຫະກຳ ແລະ ອື່ນໆ ນັບແຕ່ເກີດເຫດເຂື່ອນເຊປຽນເຊນ້ຳນ້ອຍແຕກໃນປີ 2018 ເປັນຕົ້ນມາ ກໍມີທາງການລາວ ແລະ ອີກຫຼາຍພາກສ່ວນເຂົ້າມາກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດສັນເງິນບໍລິຈາກ ແລະ ເງິນຊົດເຊີຍໃຫ້ແ ກ່ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ເປັນຕົ້ນ ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແ ລະ ພະແນກການເງິນ ເຖິງວ່າຈະດຳເນີນການມາເປັນໄລຍະເວລາໜຶ່ງແລ້ວ ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດ ໂດຍສະເພາະການມອບເງິນຊົດເຊີຍລາຍການທີ 6 ປະເພດຊັບສິນມີຄ່າ ເຊັ່ນ ເຮືອນ ຄຳ ລົດຈັກ ລົດໃຫຍ່ ພະພຸດທະຮູບ ແລະ ອື່ນໆ ຍ້ອນການຮິບໂຮມຂໍ້ມູນຍັງບໍ່ທັນຄົບຖ້ວນ ດັ່ງຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກດ້ານການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພຈາກເຫດເຂື່ອນເຊປຽນເຊນ້ຳນ້ອຍແຕກ ຮ່ວມກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ແຂວງອັດຕະປື ກ່າວວ່າ

ມັນຈະເຂົ້າກັບເຮົາຢູ່ລາຍການທີ 6 ນີ້ ສ່ວນຫຼາຍນີ້ເນາະ ເພາະວ່າລາຍການທີ 6 ນັ້ນບໍ່ທັນໄດ້ເທື່ອ ທີ່ຜ່ານມາ ມີຜູ້ໃຈບຸນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ນຳເຄື່ອງຂອງ ແລະ ເງິນບໍລິຈາກມາມອບໃຫ້ແກ່ປະຊາ ຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກເຫດການດັ່ງກ່າວນີ້ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ໂດຍເຄື່ອງຂອງ ແລະ ເງິນບໍລິຈາກບາງສ່ວນ ພັດເດີນທາງໄປຮອດຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼ້າຊ້າຫຼາຍ ແລະ ບາງເທື່ອກໍບໍ່ທັນຮອດເທື່ອ ດັ່ງຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກດ້ານການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພຈາກເຫດເຂື່ອນເຊປຽນເຊນ້ຳນ້ອຍແຕກ ຜູ້ດຽວກັນນີ້ກ່າວຕື່ມວ່າ ບັດນີ້ຄອບຄົວທີ່ບາງບ່ອນມັນກະບໍ່ທັນທົ່ວເຖິງຫັ້ນນະ ແມ່ນໆ ເພາະວ່າແຕ່ເງິນເພິ່ນອອກ ມາແລ້ວ ມັນກະເວົ້າງ່າຍໆ ແລ້ວກະບາງສ່ວນເພິ່ນກະໃຫ້ແດ່ ບໍ່ ບໍ່ໃຫ້ແດ່ຫັ້ນນະ ບໍ່ທັນ ບໍ່ທັນໄດ້ເບີດຊີ້ນະ ແມ່ນ ກະຍັງມີຢູ່ ມັນ ເອີ ທີ່ວ່າມັນຍັງເສດຍັງເຫຼືອ ກະຍັງມີຫຼາຍໆຄອບຄົວເຕີບຢູ່ ອັນນັ້ນເຄື່ອງນຸ່ງຂອງ ຄື ເຂົ້ານ້ຳຊຳປາ ຂອງຢູ່ຂອງກິນຫັ້ນແຫຼະ ຊ່ວຍບ້ານນະ ກະໄດ້ລົງໄປ ໄປກັນເອງນັ້ນດີກວ່າ ເຂົາລາງເທື່ອກະບໍ່ ບໍ່ຮອດ ແມ່ນ ບໍ່ໃຫ້ກັນ ລາງເທື່ອກະມັນຮອດແດ່ບໍ່ແດ່ ບໍ່ທົ່ວບໍ່ເຖິງນະ ປັດຈຸບັນ ທາງການລາວ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ດຳເນີນການໂຍກຍ້າຍຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໄປອາໄສຢູ່ພາຍໃນເຂດບ້ານຈັດສັນໃໝ່ແລ້ວ ເຊິ່ງຫ່າງຈາກບ່ອນເກົ່າທີ່ຖືກນ້ຳຖ້ວມປະມານ 30 ປາຍກິໂລແມັດ ແລະ ຕັ້ງຢູ່ພື້ນທີ່ທີ່ສູງກວ່ າເກົ່າ ໂດຍການຈັດສັນທີ່ດິນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຈຳນວນໜຶ່ງ ຕາມສັດສ່ວນ ແລະ ຄວາມເໝາະສົມ ດັ່ງຊາວບ້ານຢູ່ເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ກ່າວວ່າ
ຍ້າຍແລ້ວ ຍ້າຍກະມີສ່ວນໃຫຍ່ ເພາະວ່າ ເອີຍ ກະ ກະຍ້າຍຢູ່ປົກກະຕິແຫຼະ ຕາມການຈັດສັນ ມັນມີຫຼາຍບ່ອນຫຼາຍຈຸດ ເຂົາຈັດສັນຢູ່ ເຂົາແບ່ງປັນເຂດດິນໃຫ້ ກະບໍ່ ອື ບໍ່ ກະບໍ່ຫຼາຍດອກ ເຮົາ ເຮົາກະບໍ່ຮູ້ນຳເຂົາເ ຮັດໃດ ແຕ່ວ່າເຂົາກະແບ່ງຕາມສັດສ່ວນ ກະອາຊີບຫຼັກຂອງປະຊາຊົນກະຄືເກົ່າຫັ້ນແຫຼະ ກະການປູກເຂົ້າ ປູກສວນ ເຮັດສວນຫຼາຍ ຊາວບ້ານຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ຖືກຍົກຍ້າຍໃຫ້ໄປອາໄສຢູ່ບ້ານຈັດສັນບ່ອນໃໝ່ ພັດ ຕັດສິນໃຈຍົກຍ້າຍກັບຄືນມາຢູ່ບ້ານເດີມ ຍ້ອນດິນເຮັດການກະເສດບໍ່ພຽງພໍສຳລັບປູກຝັງລ້ຽງສັດ ດັ່ງຊາວບ້ານຜູ້ຖືກຜົນກະທົບຈາກກໍລະນີເຂື່ອນແຕກກ່າວວ່າ
ຄວານາຫຍັງ ແລະກະລ້ຽງສັດ ເພິ່ນກະຈັດດິນໃຫ້ຢູ່ ມັນກະ ເພິ່ນກະ ເພິ່ນກະເຮັດເຮືອນໃຫ້ ບາງຄົນເຂົາກະຢາກຢູ່ບ້ານເກົ່າຄືເກົ່າຫັ້ນນະ ເຂົາເຄີຍຢູ່ເນາະ ມີໄຮ່ມີນາເຂົາເຈົ້າຫັ້ນນະ ເຂົາກະມາຢູ່ ຢູ່ບ້ານ ເກົ່າ ເຂົາກະມີ ນ້ຳ ນ້ຳກະໃຊ້ນ້ຳຫ້ວຍ ແຕ່ເດີມໆກະມີໄຟ ນ້ຳຖ້ວມມັນກະໄປເບີດຫັ້ນແຫຼະ
ຊາວບ້ານກ່າວຕື່ມວ່າ ຊາວບ້ານຜູ້ຖືກຜົນກະທົບບາງສ່ວນ ຈະໄດ້ຮັບເງິນຊົດເຊີຍ ແລະ ທີ່ດິນທຳກິນບາງສ່ວນແລ້ວ ແຕ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ພັດຍັງບໍ່ທັນດີຂຶ້ນ ຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງພະຍາຍາມດີ້ນ ຮົນເພື່ອຄວາມຢູ່ລອດດ້ວຍຕົວເອງຕື່ມ ອີງຕາມແຜນການຟື້ນຟູຜົນກະທົບ ແລະ ຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງຜູ້ປະສົບໄພເມືອງສະໜາມໄຊ ທີ່ໄດ້ລາຍງານເມື່ອເດືອນກໍລະກະດາ ປີ 2023 ທີ່ຜ່ານມາວ່າ ທາງການແຂວງ ອັດຕະປື ໄດ້ກໍ່ສ້າງເຮືອນຢູ່ຖາວອນ ແລະ ມອບຮັບໝົດແລ້ວ ແລະ ພາຍໃນປີ 2025 ທຸກໂຄງການພັດທະນາຕ້ອງສຳເລັດທັງໝົດ 100% ແລະ ຜູ້ປະສົບໄພທຸກຄົນຕ້ອງມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນ ສຳລັບເຫດການສັນເຂື່ອນດີ ຂອງເຂື່ອນເຊປຽນເຊນ້ຳນ້ອຍແຕກ ແມ່ນເກີດຂຶ້ນໃນວັນທີ 23 ກໍລະກະດາ ປີ 2018 ເຮັດໃຫ້ຊາວບ້ານກ້ອງເຂື່ອນທີ່ອາໄສຢູ່ເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ຈຳນວນ 18 ບ້ານ ປະຊາຊົນ 13,000 ປາຍຄົນ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຢ່າງໜັກ ໃນນີ້ເກີດເຫດຄວາມເສຍຫາຍແບບ 100% ຈຳນວນ 6 ບ້ານ ທີ່ອາໄສຢູ່ຕາມສາຍນ້ຳເຊປຽນ ຄື ບ້ານທ່າແສງຈັນ ຫີນລາດ ທ່າຫີນ ບ້ານໃໝ່ ສະໝອງໃຕ້ ແລະ ບ້ານໃຫຍ່ແທ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ທັງເດັກນ້ອຍ ແລະ ຜູ້ໃ ຫຍ່ເສຍຊີວິດລວມກັນ 71 ຄົນ
ສະມາຄົມນັກຂ່າວຕ່າງປະເທດປະຈຳປະເທດໄທ ຫຼື FCCT ຈັດງານເສວະນາໃນຫົວຂໍ້ອັບເດດ ແລະ ຄາດການເສດຖະກິດຜິດກົດໝາຍໃນພູມິພາກແມ່ນ້ຳຂອງ ໃນມື້ວັນທີ 16 ເດືອນມົກກະລາ 2024 ຢູ່ນະຄອນຫຼວງບາງ ກອກ ປະເທດໄທ ພູມິພາກລຸ່ມນ້ຳຂອງ ໂດຍສະເພາະໃນພື້ນທີ່ບໍລິເວນສາມຫຼ່ຽມຄຳ ທີ່ມີຊາຍແດນຂອງໄທ ລາວ ແລະ ພະມ້າຕິດຕໍ່ກັນນັ້ນ ຖືເປັນຈຸດສຸມຂອງການຄ້າຢາເສບຕິດໃນຫຼາຍທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ ບໍ ລິເວນນີ້ຍັງມີສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອອຳນວຍໃຫ້ອົງກອນອາຊະຍາກຳສາມາດເຮັດທຸລະກິດທີ່ຜິດກົດໝາຍໄດ້

ພື້ນທີ່ບໍລິເວນນີ້ສາມາດດຶງດູດອົງກອນອາຊະຍາກຳໃຫ້ມາເຮັດທຸລະກິດໄດ້ ຍ້ອນມີສະພາບແວດລ້ອມ ໂດຍສະເພາະລະບົບນອກກົດໝາຍ ທີ່ເອື້ອອຳນວຍໃຫ້ເຮັດທຸລະກິດຜິດກົດໝາຍໄດ້ ໃນຂະນະດຽວກັນ ອຸດສາຫະກຳການສໍ້ໂກງທາງດ້ານໄຊເບີ ກໍກຳລັງເຕີບໂຕໃນພູມິພາກນີ້ເຊັ່ນກັນ ທຸລະກິດກາສິໂນ ການຄ້າມະນຸດ ການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນທີ່ຜິດກົດໝາຍ ແມ່ນເປັນກົນໄກສຳຄັນໃນການຟອກເງິ ນ ແລະ ສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ກຸ່ມອາຊະຍາກຳຂ້າມຊາດ ແລະ ກຸ່ມຕິດອາວຸດທີ່ບໍ່ແມ່ນລັດ ກາຊີໂນເຊິ່ງມີຫຼາຍກວ່າ 100 ແຫ່ງ ກະຈາຍໂຕຢູ່ບໍລິເວນຊາຍແດນປະເທດພະມ້າ ລາວ ກຳປູເຈຍ ແລະ ຫວຽດນາມ ກາຊີໂ ນເຫຼົ່ານີ້ຕັ້ງຢູ່ໃນພື້ນທີ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ທີ່ມີກົດໝາຍ ແລະ ຂໍ້ບັງຄັບທີ່ຕ່າງຈາກພື້ນທີ່ອື່ນໆ ຫຼື ມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນໃນການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍບາງດ້ານ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດອາຊະຍາກຳໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ ໂຄງຮ່າງພື້ນຖານ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂອງກາຊີໂນ ເປັນຕົ້ນເກມອອນລາຍ ເຮັດໃຫ້ເກີດການສະແກມໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ ນອກຈາກນີ້ຍັງເຮັດໜ້າທີ່ເປັນທະນາຄານໃຕ້ດິນ ທີ່ຊ່ອຍຍົກຍ້າຍເງິນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ແນບນຽນຫຼາຍຂຶ້ນ ເຮັ ດໃຫ້ທຸລະກິດຜິດກົດໝາຍ ເປັນຕົ້ນການຄ້າຢາເສບຕິດ ເຕີບໂຕໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ດັ່ງທ່ານ Jeremy Douglas ກ່າວຕື່ມວ່າ

ເຮົາຍັງເຫັນອີກວ່າມີການໃຊ້ລະບົບສະແກມເປັນລະບົບທະນາຄານ ໂຄງຮ່າງພື້ນຖານເຫຼົ່ານີ້ຊ່ອຍສົ່ງເສີມທຸລະກິດທີ່ຜິດກົດໝາຍທັງໝົດໃນພູມິພາກໃຫ້ເຕີບໂຕຫຼາຍຂຶ້ນ ຂະນະທີ່ທ່ານ ຈອນ ວໍເຊັກ ຜູ້ຊ່ອຍເ ຈົ້າໜ້າທີ່ໂຄງການດ້ານການວິເຄາະອາຊະຍາກຳຂ້າມຊາດຂອງ UNODC ກ່າວວ່າ ອຸດສາຫະກຳກາສິໂນໃນພູມິພາກແມ່ນເປັນທຸລະກິດບັງໜ້າໃນການຟອກເງິນ ດັ່ງທ່ານກ່າວວ່າ

ຂະນະທີ່ຍານາງ ສຸປານີ ສະຖິດໄຊຈະເລີນ ຜູ້ອຳນວຍການກອງຄວາມຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາມາດຕະຖານ ສຳນັກງານປ້ອງກັນ ແລະ ປາບປາມການຟອກເງິນຂອງປະເທດໄທ ກ່າວວ່າ ເສດຖະກິດທີ່ຂະຫຍາ ຍໂຕໃນເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ມາພ້ອມກັບໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຄງຮ່າງພື້ນຖານຕ່າງໆ ທີ່ອາດຊ່ອຍໃຫ້ການຄ້າຢາເສບຕິດ ແລະ ທຸລະກິດຜິດກົດໝາຍຂະຫຍາຍໂຕຂຶ້ນໄດ້

ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການຂົນສົ່ງວັດຖຸດິບ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນທາງເຕັກໂນໂລຢີ ນີ້ແມ່ນເປັນປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ການຜະລິດຢາເສບຕິດ ແລະ ຕະຫຼາດຢາເສບຕິດໃນສາມຫຼ່ຽມຄຳໃຫຍ່ຂຶ້ນ ກ່ອນໜ້ານີ້ ກໍມີການປາບປາມແກ້ງຄໍເຊັນເຕີ ຢູ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳຢູ່ເລື້ອຍໆ ລ່າສຸດນີ້ເມື່ອວັນທີ 28 ເດືອນພຶດສະຈິກາ ປີ 2023 ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດລາວສົມທົບກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຈີນ ພ້ອມດ້ວຍເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ເຂົ້າຈັບກຸ່ມສໍ້ໂກງຊັບທາງອອນລາຍ ຫຼື ແກ້ງຄໍເຊັນເຕີຊາວຈີນຈຳນວນ 462 ຄົນ ຢູ່ພາຍໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນໃນວັນທີ 29 ພຶດສະຈິກາທີ່ຜ່ານມາ ທາ ງເຈົ້າໜ້າທີ່ລາວກໍໄດ້ສົ່ງມອບໂຕຜູ້ຖືກກ່າວຫາຊາວຈີນຈຳນວນດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຈີນຜ່ານດ່ານສາກົນບໍ່ເຕັນບໍ່ຫານ ເພື່ອນຳໂຕພວກກ່ຽວໄປດຳເນີນຄະດີຢູ່ປະເທດຈີນ ອີງຕາມການລາຍ ງານຂອງຂ່າວຄວາມສະຫງົບ
ທີ່ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງຢູ່ໃນເວລານີ້ແມ່ນວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີພາກພາສາລາວ ເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວປະຈຳວັນຂອງພວກເຮົາຕໍ່ ເມື່ອວັນທີ 11 ມົກກະລາທີ່ຜ່ານມາ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດເກົາຫຼີ ໃຕ້ ໄດ້ສັ່ງຫ້າມນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວເກົາຫຼີໃຕ້ເຂົ້າໄປທ່ຽວຢູ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໂດຍຄຳສັ່ງດັ່ງກ່າວມີຜົນຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1 ກຸມພາ ໄປຈົນຮອດວັນທີ 31 ກໍລະກະດາ ປີ 2024 ແລະ ຖືເປັນກ ານແຈ້ງເຕືອນໄພໃນລະດັບ 4 ເຊິ່ງເປັນການແຈ້ງເຕືອນໄພລະດັບສູງສຸດໃນລະດັບການແນະນຳການເດີນທາງຂອງລັດຖະບານເກົາຫຼີໃຕ້ ອີງຕາມການລາຍງານຂອງສຳນັກຂ່າວ Yonhap News ຈາກປະເທດເກົາ ຫຼີໃຕ້ ໃນຄຳສັ່ງສະບັບດັ່ງກ່າວນີ້ຍັງໄດ້ລະບຸຕື່ມວ່າ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳໃນແຂວງບໍ່ແກ້ວ ເປັນພື້ນທີ່ທີ່ຂຶ້ນຊື່ໃນເລື່ອງຂອງກິດຈະກຳຜິດກົດໝາຍ ເຊັ່ນ ການຄ້າມະນຸດ ແລະ ການຫຼອກລວງຄົນ ໄປເຮັດວຽກ ເຊິ່ງການຕັດສິນໃຈອອກຄຳສັ່ງຫ້າມດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ມີຊາວເກົາຫຼີໃຕ້ໄດ້ຕົກເປັນເຫຍື່ອຢູ່ໃນເຂດດັ່ງກ່າວຈຳນວນຫຼາຍຄັ້ງ ເຖິງແມ່ນວ່າໄດ້ມີການແຈ້ງເຕືອນໄພໃນລະດັ ບ 3 ໃນກ່ອນໜ້ານີ້ແລ້ວກໍຕາມ

ແຕ່ບໍ່ສາມາດໃຫ້ເວົ້າເຖິງລາຍລະອຽດ ແລະ ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມໄດ້ຫຼາຍກວ່ານີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໄດ້ກ່າວກ່ຽວກັບຄຳສັ່ງຫ້າມດັ່ງກ່າວຂອງທາງການເ ກົາຫຼີໃຕ້ ໂດຍທາງພະແນກກໍຍັງບໍ່ທັນຮູ້ຂ່າວເທື່ອ ແຕ່ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ສຳລັບນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຕ່າງປະເທດທີ່ຈະເດີນທາງໄປທ່ອງທ່ຽວໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳ ກໍຕ້ອງມີພະນັກງານນຳ ທ່ຽວເປັນຜູ້ນຳພາໃນການເຂົ້າອອກ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ເນື່ອງຈາກບາງພື້ນທີ່ເຂດດັ່ງກ່າວຂ້ອນຂ້າງມີຄວາມສ່ຽງ ດັ່ງຍານາງກ່າວວ່າ ບໍ່ມີໄກ້ໄປນຳ ມັນຈະບໍ່ມີອັນຜູ້ທີ່ວ່າແນະນຳໄປຫັ້ນເນາະ ເພາະວ່າມັນຈະບໍ່ເຂົ້າອັນນັ້ນປານໃດ ເປັນເຂດທີ່ເພິ່ນອັນຫ້າມ ເພິ່ນກໍອັນໄປບໍ່ຖືກບ່ອນ ເພິ່ນກໍບໍ່ຢາກອັນໃຫ້ໄປຫັ້ນເຈົ້າ ຈຸດອັນທີ່ວ່າຢາກໃຫ້ແນະນຳຫັ້ນນະ ເປັນອັນໄກ້ອັນພາໄປນີ້ດີກວ່າເຈົ້າ
ພະນັກງານນຳທ່ຽວພາສາເກົາຫຼີ ທີ່ມັກນຳພານັກທ່ອງທ່ຽວຊາວເກົາຫຼີໃຕ້ທ່ອງທ່ຽວໃນລາວກ່າວວ່າ ສຳລັບຄຳສັ່ງຫ້າມດັ່ງກ່າວນີ້ ທ່ານເອງກໍໄດ້ຍິນຂ່າວຢູ່ ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ທັນອ່ານຂ່າວແບບລະອຽດເທື່ອ ແລະ ສຳລັບນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວເກົາຫຼີໃຕ້ທີ່ມາທ່ຽວລາວນັ້ນ ສ່ວນໃຫຍ່ກໍບໍ່ຄ່ອຍເດີນທາງໄປທ່ຽວໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳ ເຊິ່ງຈະມີຄົນຈີນຫຼາຍກວ່າທີ່ເຂົ້າໄປໃນເຂດນັ້ນ ດັ່ງທ່ານກ່າວວ່າ
ໂອ້ ໄດ້ຍິນ ແຕ່ບໍ່ທັນໄດ້ເຫັນຂ່າວເທື່ອ ບໍ່ທັນໄດ້ເບິ່ງຂ່າວລະອຽດ ອືມ ບໍ່ເຄີຍເດ ບໍ່ເຄີຍພາໄປຈັກເທື່ອ ຈະແມ່ນຄົນຈີນສ່ວນຫຼາຍທາງນັ້ນ ແມ່ນ ວັງວຽງສ່ວນຫຼາຍ ຫຼວງພະບາງ ແຕ່ວ່າບໍ່ແກ້ວນັ້ນຈະບໍ່ຄ່ອຍຫຼາຍ ປານໃດ
ພະນັກງານນຳທ່ຽວພາສາເກົາຫຼີໃຕ້ອີກນາງໜຶ່ງກ່າວວ່າ ກ່ຽວກັບເຂດດັ່ງກ່າວນີ້ ນາງເອງກໍບໍ່ທັນຮູ້ເທື່ອວ່າ ມີຄຳສັ່ງຫ້າມຄົນເກົາຫຼີໃຕ້ໄປໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳ ແຕ່ສຳລັບລູກຄ້າຊາວເ ກົາຫຼີໃຕ້ສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ນາງໄດ້ຕ້ອນຮັບນັ້ນ ກໍບໍ່ຄ່ອຍໄປທ່ຽວຢູ່ໃນເຂດດັ່ງກ່າວຢູ່ແລ້ວ ດັ່ງນາງກ່າວວ່າ ບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ຍິນປານໃດ ບໍ່ ຍັງບໍ່ເຄີຍ ເພິ່ນມາລາວບໍ ແມ່ນໆ ມັກໄປບ່ອນດຽວ ເອີ ທີ່ ທ່ຽວຢູ່ວຽງຈັນນີ້ແຫຼະ ສ່ວ ນຫຼາຍບໍ່ໄດ້ໄປທາງສາມຫຼ່ຽມ
ຊາວລາວອີກທ່ານໜຶ່ງກໍເຫັນວ່າ ການແກ້ໄຂ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເຫຍື່ອຢູ່ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳນັ້ນ ກໍຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມີພາກສ່ວນໃດໃນລາວທີ່ເຮັດວຽກດ້ານນີ້ແບບຈິງຈັງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຂດດັ່ງກ່າ ວຍັງຄົງເປັນເຂດອັນຕະລາຍຕໍ່ຊາວລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດຢູ່ ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານຄອມພິວເຕີ ທີ່ອາດຖືກຕົວະໄປເຮັດວຽກໄດ້ງ່າຍ ດັ່ງທ່ານກ່າວວ່າ ມັນບໍ່ມີໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ວ່າຈ ະເຂົ້າໄປດູແລຈິງຈັງ ປະເທດລາວເຮົາມັນບໍ່ເຄີຍໄດ້ມີງົບປະມານທີ່ວ່າຈະໄປຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ທີ່ວ່າຕົກທຸກໄດ້ຍາກ ສ່ວນຫຼາຍມີແຕ່ຕ່າງປະເທດມາຊ່ວຍເຫຼືອ ບໍ່ເຄີຍໄດ້ເຫັນຈັກຄັ້ງ ສ່ວນຫຼາຍກໍຈະເປັນພວກທີ່ ວ່າເກັ່ງຄອມພິວເຕີ ໄດ້ພາສາອັງກິດຈັ່ງຊີ້ເນາະ ເຂົາເຈົ້າຊິຊັກຈູງໃນການໄປເຮັດວຽກ ກ່ອນໜ້ານີ້ ທາງການຫຼາຍປະເທດກໍເຄີຍອອກແຈ້ງການເຕືອນພົນລະເມືອງປະເທດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອໃຫ້ ຫຼີກລ້ຽງເດີນທາງໄປທ່ຽວຢູ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳ ເປັນຕົ້ນ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ໄທ ມາເລເຊຍ ອິນເດຍ ອອສເຕຣເລຍ ສີລັງກາ ແລະ ອື່ນໆ ຫຼ້າສຸດໃນວັນທີ 8 ທັນວາ ປີ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ ລັດຖະບານ ອັງກິດກໍໄດ້ປະກາດຂວ້ຳບາດບຸກຄົນ ແລະ ໜ່ວຍງານທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄ້າມະນຸດໃນປະເທດກຳພູຊາ ລາວ ແລະ ພະມ້າ ດ້ວຍການບັງຄັບຂູດຮີດໃຫ້ເຮັດວຽກເປັນສະແກມເມີ ຈຳນວນ 14 ຄົນ ໃນນີ້ແມ່ ນປະກອບດ້ວຍຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຫາການຄ້າມະນຸດ ຢູ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳ ຢູ່ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ປະເທດລາວ ຈຳນວນ 4 ຄົນ ປະກອບມີທ່ານ ຈ້າວ ເຫວີຍ ເຈົ້າຂອງ ແລະ ປະທານ Kings Roman Group ຍານາງ ກຸ້ຍ ຊິນ ຊູ ເມຍຂອງທ່ານ ຈ້າວ ເຫວີຍ ແລະ ມີຕຳແໜ່ງເປັນຜູ້ອຳນວຍການ Kings Roman Group ທ່ານ ນັດ ຮຸ່ງລັດຕະວັນສິຣິ ສັນຊາດໄທ ຜູ້ຖືຮຸ້ນໃນ Kings Roman Company Limited ແລະ ທ່ານ ອັບບາສ ອີບຣາຮິມ ສັນຊາດອອສເຕຣເລຍ ຜູ້ອຳນວ ຍການທົ່ວໄປຂອງ Kings Roman Casino and Entertainment Co. ເມື່ອວັນທີ 15 ມົກກະລາ ທີ່ຜ່ານມານີ້ ໄດ້ເກີດເຫດໄຟໄໝ້ແບບບໍ່ຮູ້ສາເຫດທີ່ຄັກແນ່ ຢູ່ບໍລິເວນຫໍບັງຄັບການບິນ ໃນສະໜາມບິນຫ້ວຍຊາຍ ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ເຊິ່ງເປັນສ ະໜາມບິນທີ່ຢູ່ລະຫວ່າງການປິດໂຕຢູ່ ແລະ ຫຼັງຈາກເກີດເຫດໄຟໄໝ້ໄດ້ບໍ່ດົນ ທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ກໍໄດ້ນຳລົດດັບເພີງມາແກ້ໄຂເຫດການ ພ້ອມທັງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດກໍມາຍັງບ່ອນເກີດເຫດ ແລະ ໄດ້ເກັບຫຼັກຖາ ນຕາມວິຊາສະເພາະ ເພື່ອນຳໄປສືບສວນສອບສວນຕໍ່ໄປ ອີກທັງຊາວບ້ານທີ່ເຫັນເຫດການນີ້ ກໍໄດ້ຖ່າຍວິດີໂອເຫດການໄຟໄໝ້ລົງເຜີຍແຜ່ທາງສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາສາກູ້ໄພແ ຂວງບໍ່ແກ້ວທ່ານໜຶ່ງ ທີ່ຂໍສະຫງວນຊື່ ແລະ ສຽງ ກ່າວວ່າ ປັດຈຸບັນທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດແຂວງບໍ່ແກ້ວ ກໍກຳລັງມີການຊອກຄົ້ນຫາສາເຫດຂອງເຫດການໄຟໄໝ້ນັ້ນຢູ່ ແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ມີຜູ້ໃດໄດ້ຮັບອັນຕະລາຍຈາກ ເຫດການນີ້ ສ່ວນສາເຫດທີ່ຄັກແນ່ນັ້ນ ກໍຍັງບໍ່ສາມາດລະບຸໄດ້ເທື່ອ ແຕ່ເຊື່ອວ່າໜ້າຈະເກີດຈາກໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ ຫຼື ເຫດອື່ນໆ ໃນຂະນະທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບແຂວງບໍ່ແກ້ວທ່ານໜຶ່ງກ່າວວ່າ ສ ຳລັບສາເຫດຂອງເຫດໄຟໄໝ້ດັ່ງກ່າວ ໃນເບື້ອງຕົ້ນລະບຸວ່າເກີດຈາກການເຮັດກິດຈະກຳບາງຢ່າງໃນເຂດສະໜາມບິນດັ່ງກ່າວ ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ສາມາດສະຫຼຸບຢ່າງລະອຽດໄດ້ ເຊິ່ງທາງຕຳຫຼວດດັບເພີງໄດ້ ສົ່ງບົດລາຍງານໄປຫາຫົວໜ້າກອງບັນຊາການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບແຂວງບໍ່ແກ້ວແລ້ວ ດັ່ງທ່ານກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນວັນທີ 16 ມົກກະລານີ້ວ່າ ເຮົາແມ່ນມວຍນແລະ ໂອກັນພະແນກອັນນັ້ນເນາະ ມ ອດໄຟເຈົ້າເຮັດບົດລາຍງານໄປທາງກອງບັນຊາການແລ້ວເນາະ ທ່ານນາກອງການໄປເລີຍເດ້ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ເມື່ອວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີໄດ້ຕິດຕໍ່ໄປຍັງກອງບັນຊາການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ເພື່ອສອບຖາມລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມ ແຕ່ທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຍັງບໍ່ສາມາດໃຫ້ຮູ້ລາຍລະອຽດຫຼາຍໄປກວ່ານີ້ໄດ້ ແລະ ຍັງບໍ່ສາມາດສະຫຼຸບເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນໃຫ້ຮັບຮູ້ໄດ້ເທື່ອ ທາງດ້າ ນຊາວບ້ານນາງໜຶ່ງ ທີ່ຢູ່ບໍ່ຫ່າງໄກຈາກສະໜາມບິນແຫ່ງດັ່ງກ່າວ ກໍເຊື່ອວ່າເຫດການໄຟໄໝ້ຢູ່ຫໍບັງຄັບການບິນດັ່ງກ່າວ ອາດຈະເກີດຍ້ອນສີມືຂອງບຸກຄົນກຸ່ມໜຶ່ງ ເພາະກ່ອນໜ້ານີ້ກໍມີຄົນບໍ່ດີກຸ່ມໜຶ່ງທີ່ມັກເຂົ້າ ໄປຫຼິ້ນຢູ່ໃນເຂດສະໜາມບິນຫ້ວຍຊາຍ ໂດຍບໍ່ເຫັນເຈົ້າໜ້າທີ່ມີການເວນຍາມ ແລະ ຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນບໍລິເວນນັ້ນແຕ່ຢ່າງໃດ ດັ່ງຍານາງກ່າວວ່າ ມັນໄໝ້ໄປທາງເທິງນະ ເພາະວ່າມັນຫຼາຍ ອັນ ປີແລ້ ວ ແລ້ວເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີຄົນໄປຍາມໄປເຝົ້າແບບຂ້າງທາງ ກໍເລີຍວ່າມີຂີ້ລັກອາໄສຢູ່ ປິດໄດ້ 5 6 ປີແລ້ວເດ ເພິ່ນບໍ່ໄດ້ປັບປຸງເທື່ອເຈົ້າ ສ່ວນຊາວບ້ານຢູ່ເມືອງຫ້ວຍຊາຍອີກທ່ານໜຶ່ງກ່າວວ່າ ທ່ານກໍຮູ້ສຶກເສຍດາ ຍທີ່ມີເຫດໄຟໄໝ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ສະໜາມບິນດັ່ງກ່າວ ອີກທັງມີສັນຍານວ່າຈະກາຍເປັນສະໜາມບິນທີ່ບໍ່ຢູ່ໃນແຜນການອີກຕໍ່ໄປ

ໃນຂະນະດຽວກັນ ຜູ້ປະກອບການຮັບຈອງປີ້ເຮືອບິນທ່ານໜຶ່ງກ່າວວ່າ ສຳລັບສະໜາມບິນຫ້ວຍຊາຍນັ້ນ ກໍເຊື່ອວ່າໜ້າຈະບໍ່ມີການປັບປຸງຄືນ ແລະ ອາດຈະຖືກປະກາດຍຸບເລີກໄປໃນອີກບໍ່ດົນນີ້ ເນື່ອງຈາກພາ ກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມີແຜນທີ່ຈະໃຊ້ສະໜາມບິນສາກົນບໍ່ແກ້ວຂອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳ ໃຫ້ເປັນສະໜາມບິນພຽງແຫ່ງດຽວຂອງແຂວງບໍ່ແກ້ວ ແຕ່ປັດຈຸບັນກໍຍັງບໍ່ທັນເປີດໃຊ້ແບບເປັນທາງກ ານເທື່ອ ດັ່ງທ່ານກ່າວວ່າ ຍົກເລີກແລ້ວເຈົ້າ ເພາະວ່າເດີ່ນປິດແລ້ວເຈົ້າ ຕາມໄດ້ຍິນມີທີ່ບໍລິການຢູ່ເດີ່ນຕົ້ນເຜິ້ງໝົດເຈົ້າ ສະໜາມບິນຍັງບໍ່ທັນເປີດເປັນທາງການເທື່ອ ມັນຍັງເປັນ charter flight ຢູ່ເຈົ້າ ຢ່າງໃດກໍຕາມ ກ່ອນໜ້ານີ້ເມື່ອເດືອນກັນຍາປີ 2018 ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງແຂວງບໍ່ແກ້ວ ເຄີຍມີໂຄງການປັບປຸງຍົກລະດັບສະໜາມບິນຫ້ວຍຊາຍ ໂດຍມີກຳນົດໃຫ້ສຳເລັດໃນເດືອນພຶດສະຈິກາປີ 2020 ເພື່ອໃຫ້ເປັນສະ ໜາມບິນທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພຂຶ້ນ ແລະ ໃຫ້ສາມາດຮອງຮັບເຮືອບິນຂະໜາດ 70 ຫາ 100 ບ່ອນນັ່ງ ພ້ອມທັງຂະຫຍາຍເສັ້ນທາງແລ່ນຂອງເຮືອບິນພາຍໃນສະໜາມບິນນຳດ້ວຍ ແຕ່ນັບແຕ່ໄລຍະການແ ຜ່ລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ປີ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ ກໍເຮັດໃຫ້ໂຄງການນີ້ມິດງຽບ ແລະ ຖືກຍົກເລີກເຮັດໄປ ເນື່ອງຈາກມີບັນຫາທາງດ້ານງົບປະມານ ຈຶ່ງບໍ່ຢູ່ໃນແຜນການປັບປຸງຕື່ມອີກ ແລະ ໄດ້ກາຍເປັນສະໜາມບິນຮ້ າງທີ່ບໍ່ມີການເວນຍາມ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາ ຈົນກະທັ້ງເກີດເຫດການໄຟໄໝ້ຂຶ້ນໃນເທື່ອນີ້ ສ່ວນສະໜາມບິນສາກົນບໍ່ແກ້ວທີ່ຢູ່ເຂດບ້ານສີເມືອງງາມ ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ ແລະ ຢູ່ຫ່າງຈາກເຂດເສດຖະກິດພິເ ສດສາມຫຼ່ຽມຄຳປະມານ 5 ກິໂລແມັດນັ້ນ ກໍມີແຜນເປີດໃຫ້ບໍລິການແບບຖ້ຽວບິນປົກກະຕິ ໃນປະມານໄລຍະເທດສະການກຸດຈີນທີ່ຈະເຖິງນີ້ ໂດຍມີແຜນເປີດຖ້ຽວບິນລະຫວ່າງສະໜາມບິນສາກົນວັດໄຕຫາ ສະໜາມບິນສາກົນບໍ່ແກ້ວ ແຕ່ປັດຈຸບັນກໍໄດ້ມີການເປີດຖ້ຽວບິນແບບພິເສດ ແລະ ບໍ່ເປັນທາງການ ເສັ້ນທາງລະຫວ່າງສະໜາມບິນແຫ່ງນີ້ຫາສະໜາມບິນສາກົນວັດໄຕ ແຕ່ກໍເປັນຖ້ຽວບິນທີ່ມີຄ່າໂດຍສານແພ ງກວ່າປົກກະຕິ ປະມານ 240 ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ຄົນຕໍ່ຖ້ຽວ ອີງຕາມການລາຍງານຂ່າວຂອງວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີໃນກ່ອນໜ້ານີ້ ທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງສິ້ນສຸດລົງໄປນັ້ນ ແມ່ນຂ່າວປະຈຳວັນທີ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີຈັດມ າສະເໜີທ່ານ ໃນປັດຈຸບັນຢູ່ປະເທດລາວ ມີຄົນລົງທະບຽນຮຽນພາສາຈີນຫຼາຍ ແລະ ກໍມີຄົນຕັ້ງຄຳຖາມວ່າ ພາສາຈີນຈະເຂົ້າມາມີບົດບາດກວ່າພາສາອັງກິດຫຼືບໍ່ ອຸ່ນແກ້ວ ມີລາຍງານມາສະເໜີທ່ານໃນລຳດັ ບຕໍ່ໄປ
ເອເຊຍເສຣີໄດ້ສຳພາດ ແລະ ສອບຖາມຜູ້ຄົນຢູ່ໃນປະເທດລາວ 9 ຄົນ ທີ່ດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນໂຕເມືອງ ກ່ຽວກັບຄວາມສຳຄັນຂອງພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາຈີນ ຜົນປາກົດວ່າຈຳນວນ 9 ຄົນ ມີ 7 ຄົນໃຫ້ຄຳເຫັນວ່າ ພາສາອັງກິດຍັງມີຄວາມສຳຄັນກວ່າພາສາຈີນ 1 ຄົນໃຫ້ຄຳເຫັນວ່າ ພາສາຈີນມາກ່ອນ ແລະ ເລືອກໃຫ້ລູກໄປຮຽນພາສາຈີນ ສ່ວນວ່າອີກ 1 ຄົນບໍ່ສາມາດຕັດສິນໄດ້ ບາງຄົນທີ່ເຫັນວ່າພາສາອັງກິດສຳຄັນກວ່ າ ໃຫ້ເຫດຜົນວ່າຕ້ອງການຄວາມເປັນສາກົນຫຼາຍກວ່າຄວາມເປັນຈີນ ສ່ວນວ່າຜູ້ທີ່ເຫັນວ່າພາສາຈີນມີຄວາມສຳຄັນກໍໃຫ້ເຫດຜົນວ່າ ປັດຈຸບັນຈີນເຂົ້າມາມີອິດທິພົນຢູ່ໃນປະເທດລາວຫຼາຍ ປະຊາຊົນທ່ານ ໜຶ່ງ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ເອເຊຍເສຣີວ່າ ລູກຂອງຂ້ອຍຮຽນພາສາອັງກິດຢູ່ແລ້ວ ພາສາຈີນຊິຮຽນໄປເຮັດຫຍັງ ພາສາຈີນຍັງຢູ່ໃນຂອບເຂດກຸ່ມອາຊຽນຊື່ໆ ຜູ້ທີ່ສາມາດເວົ້າພາສາອັງກິດໄດ້ ຈະມີທາງເລືອກໃນການ ຫາວຽກເຮັດງານທຳ ກັບອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທີ່ເປັນຂອງຕ່າງປະເທດ ແຕ່ຜູ້ທີ່ເວົ້າພາສາຈີນໄດ້ ກໍຈະເຮັດວຽກຢູ່ແຕ່ກັບບໍລິສັດ ຫຼື ອົງການທີ່ເປັນຂອງຄົນຈີນເທົ່ານັ້ນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອົງການຈັດຕັ້ງພາກປະຊາ ສັງຄົມທ່ານໜຶ່ງ ທີ່ເຮັດວຽກເລື່ອງການສຶກສາ ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດຕໍ່ເອເຊຍເສຣີວ່າ ຢູ່ໃນປະເທດລາວນີ້ ຜູ້ທີ່ໄດ້ພາສາອັງກິດ ກັບຜູ້ທີ່ໄດ້ພາສາຈີນນີ້ ໂອກາດການໄດ້ວຽກອັນໃດມັນຊິດີກວ່າກັນ ເປັນຄຳຖາມທີ່ດີ ວ່າໂອກາດເລື່ອງຫາວຽກເຮັດງານທຳໄດ້ດີ ເນື່ອງຈາກວ່າ ໄດ້ພາສານີ້ເນາະ ໂດຍສະເພາະພາສາອັງກິດກັບພາສາຈີນ ແມ່ນລະການໄດ້ພາສານີ້ເນາະ ເປັນພາສາທີສອງທີສາມນີ້ ມັນກໍເປັນ ມັນກໍເປັນສິ່ ງທີ່ດີແລ້ວເນາະ ເປີດໂລກກວ້າງທີ່ວ່າເຮົາຈະສາມາດ ອ່າ ສື່ສານກັບຄົນ ອ່າ ຕ່າງປະເທດໄດ້ເນາະ ແຕ່ຖ້າວ່າເຮົາຈະປຽບທຽບກັນນີ້ເນາະ ເຮົາຕ້ອງ ເຮົາຕ້ອງແບບນີ້ ອ່າ ກ່ຽວກັບພາສາອັງກິດນີ້ ມັນເປັນ ສິ່ງທີ່ຖືກຮັບຮູ້ວ່າມັນມີຄວາມສຳຄັນມາແຕ່ດົນແລ້ວ ອືມ ອ່າ ບໍ່ວ່າ ເອີ ໂຮງຮຽນລັດ ໂຮງຮຽນເອກະຊົນ ກໍຖືວ່າໄດ້ເອົາພາສາອັງກິດນີ້ເຂົ້າແຕ່ ແຕ່ຕົ້ນໆແລ້ວ ຄືໂຮງຮຽນເອກະຊົນນີ້ກະເລີ່ມເອົາເຂົ້າແຕ່ອະນຸ ບານ ຄັນວ່າໂຮງຮຽນລັດນີ້ກໍເອົາເຂົ້າແຕ່ຂັ້ນປະຖົມ ຈື່ບໍ່ຜິດນີ້ແມ່ນແຕ່ ປ.3 ຂຶ້ນໄປ ແລ້ວໃນ ເອີ ການສຶກສາລະດັບສູງກໍຖືວ່າມີພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ ລະຕົວນີ້ມີຢູ່ໃນຫຼັກສູດເນາະ ມີຢູ່ໃນການຮຽນການສອນເປັນ ເລື່ອງປົກກະຕິ ແຕ່ວ່າເລື່ອງຜູ້ຮຽນໄດ້ຫຼືບໍ່ໄດ້ແນວໃດເນາະ ເປັນອີກເລື່ອງໜຶ່ງເນາະ ເປັນເລື່ອງຂອງຄຸນນະພາບການຮຽນການສອນ ເປັນເລື່ອງຂອງ ອ່າ ບຸກຄົນ ເຈົ້າຈະມີຄວາມມັກ ຄວາມຮັກ ຕັ້ງໃຈຊ່ຳ ໃດ ອັນນັ້ນເປັນອີກເລື່ອງໜຶ່ງເນາະ ແຕ່ວ່າມາຮອດຫວ່າງບໍ່ດົນມານີ້ເນາະ ກໍຄືມີການລົງທຶນຂອງ ອ່າ ນັກທຸລະກິດຈີນເນາະ ຄືຄົນຈີນເຂົ້າມາຫຼາຍແຫຼະ ມັນກໍຈຶ່ງຕາມໃຫ້ມີຄວາມຕ້ອງການ ວ່າຄົນພາຍໃນປະ ເທດເຮົານີ້ຈະຕ້ອງຮູ້ພາສາ ການຮູ້ພາສາຈີນນີ້ກະຄືໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ວຽກເຮັດງານທຳຈາກບໍລິສັດຈີນ ສຳປະທານຈີນນີ້ກະຖືວ່າມີໂອກາດສູງ ເພາະສະນັ້ນມັນເຮັດໃຫ້ ອ່າ ຫຼາຍໂຮງຮຽນນີ້ກະເລີ່ມເອົາພ າສາຈີນນີ້ເຂົ້າໄປສອນນະ ນັບແຕ່ພີແລະ ນັບແຕ່ ອ່າ ປະຖົມນະ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໂຮງຮຽນເອກະຊົນເນາະ ແຕ່ກະບໍ່ໄດ້ຖິ້ມພາສາອັງກິດ ຈະມີທັງພາສາອັງກິດ ພາສາຈີນ ເນາະ ຫຼືພາສາອື່ນໄປນຳອີກຕື່ມ ມັ ນຂຶ້ນກັບວ່າໂຮງຮຽນເອກະຊົນນັ້ນ ອ່າ ແມ່ນເຈົ້າຂອງແມ່ນຄົນສັນຊາດໃດເນາະ ອັນນີ້ ອັນນີ້ເຮົາເວົ້າໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນນີ້ ເປັນຄືແນວນີ້ ອືມ ແຕ່ແລ້ວຄັນຖ້າວ່າເຮົາຫາກຈະປຽບທ ຽບວ່າຕົວໃດຈະມີໂອກາດເນາະ ພາສາ ຮູ້ພາສາອັງກິດຈະມີໂອກາດໄດ້ວຽກຫຼາຍກວ່າຮູ້ພາສາຈີນ ຫຼືວ່າຮູ້ພາສາຈີນຈະມີໂອກາດໄດ້ວຽກຫຼາຍກວ່າ ອ່າ ຮູ້ພາສາອັງກິດ ຕົວນີ້ນີ້ ມັນມັນກໍຍັງເປັນການປຽບທ ຽບຍາກຢູ່ ຖ້າຈະເວົ້າແຫຼະ ແຕ່ທັງນັ້ນທັງນີ້ກໍຂຶ້ນກັບວ່າ ອ່າ ບໍລິສັດ ຫຼືວ່ານາຍນາຍຈ້າງ ອ່າ ຜູ້ທີ່ເວົ້າພາສາໃດເນາະ ຖ້າວ່າເວົ້າພາສາຈີນແນວນີ້ ນາຍຈ້າງເວົ້າພາສາຈີນແນວນີ້ ແລະບໍ່ຮູ້ພາສາອື່ນແນວນີ້ ກໍແ ນ່ນອນເຂົາກໍຕ້ອງຕ້ອງການຄົນທີ່ ອ່າ ລູກຈ້າງທີ່ຮູ້ພາສາຈີນເນາະ ເລື່ອງວົງກວ້າງນີ້ກໍຍັງເຂົ້າໃຈວ່າ ອ່າ ການທີ່ວ່າຈະຫາວຽກໄດ້ຫຼາກຫຼາຍ ຫຼື ອ່າ ຕະຫຼາດກວ້າງນີ້ກໍຍັງແມ່ນພາສາອັງກິດຢູ່ ໃນໃນມອງຂອ ງຂອງຂ້າພະເຈົ້ານີ້ຄິດວ່າຢ່າງນັ້ນ ອືມ ເຫດຜົນມັນເປັນຍ້ອນ ກໍຄືມັນມັນກໍຫຼາຍຫຼາຍຫຼາຍປະເທດທີ່ເຂົາເຈົ້າຈະມາລົງທຶນຢູ່ລາວ ຫຼືວ່າເປັນອົງການຕ່າງປະເທດນີ້ ກໍຄືວ່າເຂົາເຈົ້າໃຊ້ພາສາອັງກິດນີ້ແຫຼະ ເປັນຫຼັກເນາະ ເປັນພາສາ ອ່າ ສື່ສານ ໃນການປາກເວົ້າ ໃນການຂີດຂຽນເນາະ ແຕ່ວ່າພາສາຈີນນີ້ກໍຍັງ ກະຍັງມີໜ້ອຍຢູ່ ອັນນີ້ ນອກເໜືອຈາກທີ່ເປັນອົງການ ຫຼື ເປັນບໍລິສັດຂອງຈີນລະ ກໍຖືວ່າມັນກະຍັງຍັງບໍ່ທັ ນໄດ້ກວ້າງຂວາງ ແລະ ຂະນະດຽວກັນ ບໍລິສັດຈີນນີ້ກະຍັງໃຊ້ພາສາອັງກິດນີ້ໃນໃນຂອບເຂດທີ່ຈຳກັດ ແຕ່ວ່າໃນປະເທດລາວປັດຈຸບັນນີ້ມັນກໍເລີ່ມ ພາສາຈີນຄົນກໍເລີ່ມເຂົ້າໄປຮຽນຫຼາຍ ຕົວນີ້ໃນຕໍ່ໜ້ານີ້ມັນ ຊິເປັນຈັ່ງໃດ ຄິດວ່າໃນຕໍ່ໜ້ານີ້ໜ້າຈະເພີ່ມເພີ່ມຂຶ້ນໃນການຊອກສະແຫວງຫາການຮຽນພາສາຈີນ ຄິດວ່າມັນຕ້ອງເພີ່ມຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກວ່າເລື່ອງການຮອງຮັບນີ້ແຫຼະເນາະ ການຮອງຮັບຕະຫຼາດຂອງຄົນຈີ ນເຂົ້າມາລົງທຶນ ຫຼືວ່າຈີນເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວ ເພາະຕອນນີ້ກໍຄົນຈີນເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍ ເມື່ອເວລາມີມີ ອ່າ ຄົນຈີນເຂົ້າມາເນາະ ມັນກະໝາຍເຖິງຕະຫຼາດທີ່ຕ້ອງການຄົນລາວທີ່ສາມາດເວົ້າພາສາຈີນໄ ດ້ ປັດຈຸບັນພາສາຈີນກໍເຂົ້າມາມີບົດບາດໃນປະເທດລາວຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ຄົນກໍເລີ່ມນິຍົມຮຽນກັນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອົງການຈັດຕັ້ງພາກປະຊາສັງຄົມອີກທ່ານໜຶ່ງ ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກດ້ານແຮງງານ ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດຕໍ່ເອເຊ ຍເສຣີວ່າ ອັນ ຄົນທີ່ ມີທັກສະເວົ້າພາສາອັງກິດກັບຄົນທີ່ມີທັກສະເວົ້າພາສາຈີນນີ້ ຕະຫຼາດແຮງງານຢູ່ປະເທດລາວນີ້ ອັນໃດກວ້າງກ່ອນກັນ ປັດຈຸບັນນີ້ observe ຊື່ໆກະຊິແມ່ນ ຍັງແມ່ນອັງກິດຢູ່ຕິ ກະຊິແມ່ນຫຍັງ ຍັງອັງ ກິດຢູ່ຫັ້ນແຫຼະ ຕ້ອງເວົ້າເລື່ອງຂະແໜງວຽກ ເວົ້າເລື່ອງຂະແໜງວຽກ ລະດັບວຽກ ຄັນສະໝັກ ຄັນວຽກຢູ່ອົງການຕັ້ງສາກົນເບາະ ອີ່ຫຍັງຕ່າງໆ ມັນກະຕ້ອງແມ່ນພາສາອັງກິດເນາະ ອືມ ຫຼືວ່າກຸ່ມຄ້າຂອງສິນຄ້ ານັ້ນໆຫັ້ນນະ ແຕ່ວ່າເວົ້າເລື່ອງຄ້າໂດຍທົ່ວໄປ ຄືເຮົາເຫັນຢູ່ນຳຕະຫຼາດ ຮ້ານຊຸບເປີມາເກັດ ກໍຊິແມ່ນຄົນທີ່ໃຊ້ພາສາຈີນເນາະ ຫຼືວ່າບ່ອນລົງທຶນ ຫຼືວ່າບ່ອນລົງທຶນທີ່ວ່າເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ ທີ່ວ່າມັນຂຶ້ນນ ຳກຸ່ມທຶນຫັ້ນນະ ຄວາມໝາຍ ກຸ່ມທຶນ ຫຼື ບໍລິສັດ ຫຼືວ່າບ່ອນ ສະໝັກເຮັດວຽກ ແມ່ນລະ ແຕ່ວ່າແນວໂນ້ມມັນກໍເພີ່ມຂຶ້ນຫັ້ນແຫຼະ ພາສາຈີນເນາະ ຄວາມຕ້ອງການການຮຽນທີ່ວ່າເຮົາເຫັນຢູ່ລາວເຮົາ ຫຼືວ່າປະເທດເ ພື່ອນບ້ານ ອັນນີ້ມັນກະ ອັນນະ ເພີ່ມຂຶ້ນ ເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆນະ ເຮົາເຫັນຄວາມຕ້ອງການ ຫຼືວ່າການບໍລິການໂຮງຮຽນກໍເພີ່ມຂຶ້ນ ຄືໄດ້ຍິນວ່າຢູ່ສະພາ ສະຖາບັນຂົງຈື່ຢູ່ ອັນນະ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດນີ້ກໍຈົ ນວ່າເຕັມພຸ້ນນະ ການຮຽນ ໃນຂະນະທີ່ວ່າເຮົາໄປທຽບໃສ່ໃນຂະແໜງອື່ນ ທີ່ວ່າ ອັນນະ ຄະນະອື່ນຫັ້ນນະ ຍົກຕົວຢ່າງວ່າ ຄະນະ ອັນ ອັກສອນສາດບໍ ຄະນະ ອັນ ເສດຖະສາດ ຄືໃນເມື່ອກ່ອນນີ້ຫັ້ນນະ ມາທຽບໃສ່ ຂະແໜງພາສາຈີນນີ້ ເຂົາເຈົ້າກໍໃຫ້ຂໍ້ມູນວ່າ ກໍເຕັມຜູ້ໃດ ຖືວ່າແນວຄວາມຕ້ອງການມັນກຳລັງມາແຮງ ຈັ່ງຊີ້ວ່າເນາະ ຖືວ່າ ແຕ່ວ່າ ອັນນະ ການນຳໃຊ້ພາສາອັງກິດ ກໍຍັງເປັນ ຍັງເປັນຄວາມຕ້ອງການ ມີມາແ ຕ່ດົນຢູ່ແລ້ວ ອືມ ແມ່ນ ຄັນເຮົາເວົ້າເລື່ອງພາສານີ້ນະເນາະ ຄັນເຮົາຊິເວົ້າໃນລະດັບສາກົນ ພາສາຈີນ ພາສາອັງກິດ ພາສາຝຣັ່ງ ອາ ພາສາສະເປນ ພາສາອາຣັບ ພວກນີ້ເປັນພາສາທີ່ວ່າທາງອົງການສະຫະ ປະຊາຊາດຍອມຮັບຢູ່ແລ້ວເດເນາະ ເຮົາໄປເບິ່ງວ່າເປັນເລື່ອງມິຕິໃໝ່ອີ່ຫຍັງ ກໍບໍ່ແມ່ນເນາະ ເຮົາຕ້ອງໄດ້ເບິ່ງໃນ ໃນກອບໂຕມະຫາພາກໂຕນັ້ນ ພາສາຈີນກໍເປັນພາສາທີ່ວ່າສະຫະປະຊາຊາດ ອັນນະ ນ ຳໃຊ້ຢູ່ແລ້ວຫັ້ນນະ ແຕ່ວ່າ ແຕ່ວ່າ ຄັນ ຖ້າທຽບໃສ່ ຜູ້ທີ່ໄດ້ພາສາຈີນກັບຜູ້ທີ່ໄດ້ພາສາອັງກິດນີ້ ໂອກາດໃນການຫາວຽກນີ້ ແມ່ນໃຜຊິໄດ້ປຽບກວ່າກັນ ຂຶ້ນນຳຂະແໜງວຽກວ່າ ເຈົ້າຢາກໄປເຮັດວຽກດ້ານໃດ ເອີ ຄັນຢາກໄປເຮັດວຽກນຳອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນບໍ ຫຼືວ່າ ເອີ ລູກຄ້າທີ່ວ່າຕ້ອງການພາສາອັງກິດ ກໍຕ້ອງແມ່ນພາສາອັງກິດນະ ຖ້າວ່າ ເຈົ້າຈະໄປເຮັດວຽກຢູ່ນຳຕະຫຼາດ ຫຼືວ່າບ່ອນລົງທຶນຂອງ ອັນນະ ຄົນຈີນ ກໍຕ້ ອງເປັນພາສາຈີນຫັ້ນນະ ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ປັດຈຸບັນທາງການລາວ ແລະ ຈີນ ມີການຮ່ວມມືກັນຮອບດ້ານ ແລະ ມີການສ້າງຕັ້ງສະຖາບັນຮຽນພາສາຈີນຊື່ວ່າ ສະຖາບັນຂົງຈື່ຂຶ້ນ ແລະ ມີແຜນສອນພາສາຈີນໃ ນລະດັບປະລິນຍາໂທຢູ່ປະເທດລາວ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາທ່ານໜຶ່ງ ເຄີຍກ່າວຕໍ່ເອເຊຍເສຣີວ່າ ທາງຫົວໜ້າສະຖາບັນຂົງຈື່ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດເນາະ ເພິ່ນມີແຜນວ່າຊິຮ່ວມມື ກັບສະຖາບັນຂົງຈື່ພາສາຕ່າງປະເທດ ແລະ ວັດທະນະທຳຂອງຈີນ ຢູ່ປັກກິ່ງຫັ້ນ ແລ້ວບາດນີ້ເພິ່ນຊິມີການສອນພາສາຈີນລະດັບປະລິນຍາໂທ ແຕ່ວ່າຍັງບໍ່ເຫັນເພິ່ນເອົາຫຼັກສູດມາໃຫ້ເບິ່ງ ອີງຕາມການລາຍ ງານຂອງສະຖາບັນຂົງຈື່ ໃນປີ 2022 ມີຊາວໜຸ່ມລາວສະໝັກຮຽນພາສາຈີນຢູ່ສະຖາບັນຫຼາຍກວ່າ 400 ຄົນ ແລະ ມີທຶນການສຶກສາ ໃຫ້ນັກສຶກສາລາວ 60 ທຶນຕໍ່ປີ ນັກສຶກສາລາວທີ່ຮຽນຢູ່ສະຖາບັນຂົງຈື່ ຈະໄດ້ຮຽນຕໍ່ຢູ່ລາ ວ 2 ປີ ແລະ ຈະໄດ້ສິດພິເສດໄປຮຽນຕໍ່ຢູ່ຈີນອີກ 2 ປີ ຂໍ້ມູນຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດໃນສົກປີ 2022-2023 ໄດ້ລະບຸວ່າ ມີຜູ້ສະໝັກເຂົ້າຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວປະມານ 5,700 ຄົນ ບໍ່ລວມສາຍວິທະຍາສາດ ໃນຈຳນວນດັ່ງກ່າວ ມີຜູ້ລົງທະບຽນຮຽນພາສາຈີນປະມານ 2,000 ຄົນ ຮອງລົງມາພາສາອັງກິດ ມີຜູ້ລົງທະບຽນປະມານ 1,700 ຄົນ ສ່ວນທີ່ເຫຼືອລົງທະບຽນຮຽນວິຊາອື່ນ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີບັນດາທ່ານ ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ ານເຂົ້າສູ່ລາຍການເມືອງລາວປະຈຳສັບປະດາ Podcast ມື້ນີ້ ສຸພັດຕາ ແລະ ອຸ່ນແກ້ວ ຮັບໜ້າທີ່ດຳເນີນລາຍການ ສະບາຍດີອຸ່ນແກ້ວ ສະບາຍດີສຸພັດຕາ ແລະ ກໍສະບາຍດີບັນດາທ່ານ ເປັນຈັ່ງໃດ EP ນີ້ທີ່ເຮົາຈະລົມກັນ ເ ຈົ້າ ສຳລັບ EP ນີ້ທີ່ເຮົາຈະລົມກັນເນາະ ກໍແມ່ນໄດ້ສຳພາດສາດສະດາຈານ ດຣ ອຽນ ແບດ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Wisconsin Madison ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ຊຶ່ງວ່າປີທີ່ຜ່ານມາຫັ້ນ ເຮົາກໍໄດ້ສຳພາດເພິ່ນກ່ຽວກັບການວິໄຈເລື່ ອງຜີປອບຢູ່ປະເທດລາວ ອືມ ບັດນີ້ສຳລັບ EP ນີ້ ເຮົາຈະມາລົມກັບເພິ່ນເລື່ອງ ເລື່ອງການເກັບກຳຈົດໝາຍເຫດ ທີ່ວ່າຄົນລາວອົບພະຍົບມາຢູ່ອາເມລິກາເນາະ ວ່າຕອນທຳອິດເຂົາເຈົ້າມີການສື່ສານກັນຜ່ານ ທາງໃດ ອືມ ແຕ່ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈກໍຄືວ່າ ສາດສະດາຈານທີ່ເປັນຄົນຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈໃນການເກັບຮັກສາເອກະສານຕ່າງໆ ຫຼືວ່າຈົດໝາຍເຫດຕ່າງໆເປັນພາສາລາວ ເຈົ້າ ກະມີແຕ່ວ່າໃຫ້ທ່ານຜູ້ ຊົມ ທ່ານຜູ້ຟັງເນາະ ໄປຕິດຕາມຮັບຊົມ ແລ້ວກໍຮັບຟັງການສຳພາດໄດ້ເລີຍ ໄປຟັງເບິ່ງ ສະບາຍດີ ສາດສະດາຈານ ອຽນ ແບດ ເຈົ້າ ສະບາຍດີ ເຈົ້າ ສະບາຍດີ ຂອບໃຈຫຼາຍໆທີ່ໃຫ້ກຽດມາຮ່ວມລາຍການເມືອ ງລາວປະຈຳສັບດາ Podcast ຂອງພວກເຮົາ ເຈົ້າ ບັດນີ້ນອກຈາກວ່າ ອັນ ທ່ານມີໂຄງການກ່ຽວກັບການວິໄຈເລື່ອງຜີປອບແລ້ວເນາະ ນອກຈາກນີ້ ທ່ານກໍຍັງມີໂຄງການຈົດໝາຍເຫດຂອງຄົນລາວທີ່ວ່າເດີນທາງມ າຢູ່ສະຫະລັດອາເມລິການຳ ຢາກໃຫ້ທ່ານເລົ່າສູ່ຟັງແດ່ ເຈົ້າ ວ່າໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ມັນເປັນແນວໃດຫັ້ນນະ ເຈົ້າ ຄືໂຄງການຕົວນີ້ມັນກໍຕ່າງຫາກເນາະ ຈົດໝາຍເຫດນີ້ມັນເປັນຈັ່ງຊີ້ ຄືເຮົາຮູ້ຢູ່ວ່າຄົນລາວ ນີ້ມັນຕົກໄປຢູ່ອາເມລິກາ ນັບແຕ່ 1975 ຕົ້ນມາແລ້ວເນາະ ເຈົ້າ ຈົນຮອດປັດຈຸບັນເນາະ ແລ້ວກໍເວລາຄົນລາວລົງໄປທຳອິດນະເນາະ ເຂົາເຈົ້າກໍສິບໍ່ທັນ

ເປັນປູ່ ເປັນ ເປັນທວດເນາະ ທີ່ຕົກມາຢູ່ໃນອາເມລິກາສະໄໝນັ້ນ ເຂົາເຈົ້າມີແນວຄິດຈັ່ງໃດ ເຂົາເຈົ້າລົງມາຢູ່ອາເມລິການີ້ນະ ເຂົາເຈົ້າໄປເລື່ອງໃດ ຫຼືວ່າເຂົາເຈົ້າຄິດແນວໃດຕອນທີ່ເຂົາເຈົ້າມາເນາ ະ ແລ້ວກໍຖ້າວ່າເຮົາບໍ່ເກັບໄວ້ນີ້ ມັນບໍ່ມີໂອກາດທີ່ສຶກສາໄດ້ ສຶກສາໃນອະນາຄົດຕໍ່ໄປ ຢ່າພາດ ທ່ານສາມາດຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການເມືອງລາວປະຈຳສັບປະດາພອດແຄສຂອງພວກເຮົາໄດ້ທີ່ Apple Google Podcast ແລະກ ະ Spotify ໄດ້ເນາະ ແລະທ່ານຍັງສາມາດຮັບຊົມວິດີໂອໄດ້ທາງ Facebook ແລະ YouTube ນຳອີກ ສຳລັບມື້ນີ້ພວກເຮົາ 2 ຄົນລາໄປກ່ອນ ສະບາຍດີ ເປັນອັນວ່າລາຍການກະຈາຍສຽງສຳລັບພາກນີ້ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງພຽງເທົ່ານີ້ ພົບກັບພ ວກເຮົາຄະນະຈັດລາຍການອີກໃໝ່ ຕາມວັນເວລາ ແລະ ສະຖານີແຫ່ງດຽວກັນນີ້ ຕອນເຊົ້າເລີ່ມແຕ່ເວລາ 7 ໂມງ ຫາ 8 ໂມງ ຕາມເວລາໃນເມືອງລາວ ດ້ວຍຂະໜາດຄື້ນສັ້ນ